SBS ລາວ ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook
ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າເລີ່ມມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນງານຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທ ກັບບ້ານກັບທີ່ ຄືກັບສູ່ແຜ່ນດິນລາວໄດ້ ແ ລະ ໃນຫວ່າງມໍ່ກີ້ນີ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ້ທາງຈັງຫວັດບຶງການແຫ່ງປະເທດໄທ ຈົ່ງກະລຸນາອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ແຮງງານລາວ ເພື່ອຈະກັບບ້ານກັບທີ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມ ດີ ມີໄຊ ບອກມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ກະທາງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຈັງຫວັດບຶງການ ກະໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຕາມທີ່ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍໄດ້ມີໜັງສືຈາກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຖິງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດບຶງການ

ດ່ານເຂດແດນບຶງການ ຕຳບົນວິສິດ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດບຶງການ ຕອນເວລາສິບໂມງເຊົ້າ ຈັນເຖິງສຸກ ເວັ້ນວັນຢຸດລາຊະການເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ນະ ທີ່ວ່າທາງການບໍລິຄຳໄຊແຈ້ງໃ ຫ້ທາງການບຶງການນີ້ ໃຫ້ສຸດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ພວກແຮງງານລາວ ເພື່ອກັບໄປຍັງແຂວງບໍລິຄຳໄຊນີ້ນະ ໃນເມື່ອມັນເປັນເຊັ່ນນີ້ ມັນກະເປັນການດີ ແຕ່ວ່າແຮງງານນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ ລັງເລໃຈບໍ່ ເພາະວ່າຢ້ານນັ້ນຢ້ານນີ້ ບາດກັບໄປແລ້ວຊິຖືກກັກຕົວ ອັນນັ້ນອັນນີ້ນະ ມັນ ມັນ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ທີ່ຜ່ານມານີ້ນະ ກະທາງ ທາງການລາວເປັນ ເປັນພາບລວມທົ່ວປະເທດເນາະ ວ່າແຮງ ງານ ຊິເປັນແຮງງານທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼືຜິດກົດໝາຍ ຖ້າຫາກວ່າກັບປະເທດໃນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ຊ່ວງສະຖານະການໂຄວິດທີ່ມີການລະບາດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຖ້າກັບປະເທດແລ້ວ ອ່າ ທາງ ທາງການກະຊິບໍ່ເອົາຜິ ດ ແຕ່ວ່າຊິຕ້ອງດຳເນີນການກັກໂຕ ເຝົ້າລະວັງເລື່ອງຂອງໂຄວິດ 19 ກະແມ່ນຢູ່ ເຈດຕະນາມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ວ່າຊິກັບຫັ້ນນະ ມັນອາດຈະມີການລັງເລໃຈນີ້ ມັນ ມັນມີວີ່ແວວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າພວກຊິກັບ ຫຼື ວ່າມີບາງຜູ້ບາງຄົນມີຄວາມລັງເລໃຈ ລັງເລໃຈທີ່ບອກວ່າຢ້ານວ່າທາງການຊິເອົາ ອ່າ ຜິດ ເອົາຫຍັງນີ້ ກະຄື ຄືບໍ່ມີເນາະ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຊິມີຄວາມກັງວົນເລື່ອງຂອງກັບໄປແລ້ວ ຊິເຮັດອີ່ຫຍັງ ຊິມີງານເຮັ ດບໍ່ ຈັ່ງ ມີວຽກເຮັດບໍ່ ຢ້ານແຕ່ວ່າບາດກັບມາໄທແລ້ວ ມັນຊິມີວຽກເຮັດບໍ່ ຫຼືວ່າກັບໄປລາວແລ້ວ ມັນຊິມີວຽກລ້ຽງຊີບບໍ່ ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຫ່ວງໃຍ ແຕ່ວ່າຢ້ານທີ່ວ່າທາງການລາວຊິເອົາເລື່ອງເອົາລາວ ຫຼືວ່າເ ຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີໃສ່ນີ້ ແປວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈຫຍັງແມ່ນບໍ່ ອ່າ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ລົມກັບຫຼາຍໆ ທີ່ຢູ່ແຖວໜອງຄາຍນີ້ນະ ກະບອກວ່າບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈໃນ ໃນເລື່ອງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກາ ນກັບລາວນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊີ້ແຈງອະທິບາຍນີ້ນະ ມັນມີການເສຍຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້ ເຊັ່ນວ່າຄ່າທຳນຽມ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ໃນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ເນາະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ເທົ່າທີ່ໄດ້ເຄີຍລົມ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທາງ ທາ ງຝັ່ງໄທ ຝັ່ງລາວນີ້ເນາະ ເຫັນບອກວ່າມີ ມີການອະນຸໂລມເລື່ອງຂອງຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຢູ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ